ອິນເຕີເນັດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອທີ່ເຮົາຢູ່ໃນອອນລາຍ ເຮົາຄົງບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ຖ້າຫາກບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນໄວ້ດີໆ ທ່ານເອງແນະນຳເປັນຜູ້ບໍລິໂພກລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ ມີຄວາມປອດໄພຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບແມ່ນຄົງບໍ່ມີ ແຕ່ອາດບໍ່ຖືກໂຈໂຈງໃສ່ເທື່ອ ເພາະຜູ້ບຸກລຸກຄິດວ່າທ່ານບໍ່ມີຫຍັງດີສຳລັບເຂົາ ແຕ່ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ໆໂຕໆ ຖືກບຸກລຸກສຳເລັດແລ້ວກໍມີ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ບໍລິສັດ Garmin ທີ່ເປັນບໍ ລິສັດໃນດ້ານ GPS ໂຈະການໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເນັດຂອງຕົນໄວ້ແລ້ວ ຄືຢຸດຕິການໃຊ້ສອຍອອນລາຍແລ້ວ ຍ້ອນຖືກແຮັກເກີແຮັກເຂົ້າ ແລ້ວຖືກຄວບຄຸມໄວ້ ຮຽກຄ່າໄຖ່ເອົາເງິນ 10 ລ້ານໂດລາຢູ່ ບາງມະຫາວິທະຍ າໄລທີ່ຄົ້ນຊອກຫາ ແລະ ຜະລິດສ້າງຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໄດ້ເສຍຄ່າໄຖ່ໄປແລ້ວ 1 ລ້ານໂດລາ ນອກນັ້ນ ສື່ສັງຄົມ Twitter ໂດຍເປັນປະຫວັດການກໍຖືກບຸກລຸກສຳເລັດໃນດ້ານຄວາມປອດໄພໝັ້ນຄົ ງ ຈົນວ່າບັນຊີ Account ຂອງມະຫາເສດຖີໃຫຍ່ ດັ່ງ Bill Gates Elon Musk ແລະ Joe Biden ສູນເສຍຂໍ້ມູນໄປຍ້ອນແລ້ວ ວັນເສົາທີ 1 ສິງຫາ 2020 ແມ່ນວັນ World Wide Web ໃນຍາມທີ່ໂລກນີ້ຍັງຖືກອາລະວາດໂດຍພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ມາຈາກສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງງ່າຍດາຍທີ່ຄອມພິວເຕີຖືກ ແລະ ຫຼື ຈະຖືກລັກເຈາະ ບຸກລຸກ ແຮັກເຂົ້າໄປໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ມີການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໆວ່າ 80% ຂອງທຸລະກິດເຮັດວຽກເຮັດການແບບ remote working ດັ່ງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານ ແທນທີ່ຈະເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງການໃນບ່ອນເຮັດວຽກອັນປົກກະຕິ ອົງການຈັດຕັ້ງ CrowdStrike ເຫັນວ່າຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ອາຊະຍາກຳໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ປູດທະວີຂຶ້ນແລ້ວ 330 ເປີເ ຊັນ ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຖືກເບັດໃສ່ ໂຈໂຈງໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍນັກແຮັກເກີທັງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວັນ World Wide Web ເສົາທີ 1 ສິງຫາ 2020 ທຸລະກິດທັງຫຼາຍຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ລື້ມພິຈາລະນາ ເບິ່ງລະບົບການຄວາມປອດໄພໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດອອນລາຍ ເພື່ອວ່າຈະມີຄວາມປອດໄພອັນຈິງແທ້ ໃນທ່ານສ່ວນບຸກຄົນສ່ວນໂຕແລ້ວ ກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງແທ້ໆດ້ວຍ ເພາະອາດຈະຖືກແຮັກ ຫຼື ຕົ ວະຫຼອກໃຫ້ກົດໃສ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລ້ວເຮົາຈະສູນເສຍການຄວບຄຸມລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໃຫ້ຜູ້ທີ່ບຸກລຸກ